ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان، ئۇيغۇر رايونىدىكى مەكتەپلەردە ئاتا- ئانىسى ياكى ئۇرۇق- تۇغقانلىرى تۇتقۇندا بولۇش ئاساسەن ئومۇميۈزلۈك ئەھۋالغا ئۆزگىرىش بىلەن بىرلىكتە، ئاتا- ئانىسى ئېغىر جازاغا ئۇچرىغان بىر قىسىم ئوقۇغۇچىلارغا قارىتا مەكتەپلەردە ئالاھىدە سىياسىي تەربىيە ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقى، بۇنىڭ ئاقىۋىتىدە مەزكۇر ئوقۇغۇچىلارنىڭ روھىي كەيپىياتى، ۋە ئوقۇش نەتىجىسىدە ئېغىر مەسىلىلەر كۆرۈلۈۋاتقانلىقى ئىنكاس قىلىنماقتا مۇخبىرىمىزنىڭ بۇ ئىنكاسلارغا ئاساسەن ئېلىپ بارغان ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا غۇلجا ناھىيىسىدىكى بىر باشلانغۇچ مەكتەپتە ئاتا ئانىسى تۇتقۇندا بولغان قىرىق ئىككى ئوقۇغۇچىغا پەرقلىق سىياسىي تەربىيە ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقى ۋە ئۇلارنىڭ دەرس نەتىجىسىدە ئېغىر چېكىنىش بولغانلىقى ئاشكارىلاندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن ئۇيغۇر رايونىنىڭ مائارىپ ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار كىشىلەردىن بىرى يېقىندا رادىيومىزغا ئۇچۇر يوللاپ، ئۆتكەن يىلنىڭ بېشىدا مەكتەپلەرگە ئاتا-ئانىسى ئېغىر جازالانغان ئوقۇغۇچىلارغا ئالاھىدە سىياسىي تەربىيە بېرىش ھەققىدە بىر ئۇقتۇرۇش چۈشكەنلىكىنى ئىنكاس قىلدى. دېيىلىشىچە، بۇ ئۇقتۇرۇشتا ئاتا-ئانىسى ئېغىر كېسىۋېتىلگەن ئوقۇغۇچىلارغا تەسەللى بېرىش تەشەببۇس قىلىنغان ۋە يەنە بىر تەرەپتىن بۇ بالىلاردا ھۆكۈمەتكە قارىتا نارازىلىق كەيپىياتى شەكىللىنىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەلەپ قىلىنغان. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان مائارىپ ئىدارىسى خادىملىرى بۇنداق بىر ئۇقتۇرۇشنىڭ بار يوقلۇقى ھەققىدە مەلۇمات بېرىشنى رەت قىلدى.
ھە بۇ مانا غۇلجا ناھىيەلىك مائارىپ ئىدارىسىمۇ؟ ھە. بۇ ئاتا ئانىسى ئېغىر جازالانغان بالىلارنى ئايرىم تەربىيىلەش دېگەن بۇ ھۆججەت بۇ بۇ ئاپتونوم رايوننىڭ ھۆججىتىمۇ ياكى بۇ مەركەزدىن كەلگەن بۇ ئۇقتۇرۇشمۇ؟ بىردەم ساقلاپ تۇرۇڭ مەن بىر سوراپ باقاي ئەنە كەلسە سىزمۇ قاترايمىز.
ئىنكاستا دېيىلىشىچە، مەكتەپتىكى بەزى ئوقۇتقۇچىلار ئۆزلىرى خاتالىشىپ قالماسلىق ئۈچۈن بۇ بالىلارغا ئوچۇق چىرايدا مۇئامىلە قىلىشتىن ئۆزلىرىنى تارتقان. بۇ ئەھۋال مەزكۇر ئوقۇغۇچىلاردا ئېغىر روھىي بېسىم پەيدا قىلغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە مەزكۇر تەربىيە مەكتەپنىڭ سىياسىي ئەخلاق يېتەكچىسى بىلەن ئاھالىلەر كومىتېتى ياكى كەنت ساقچىلىرىنىڭ ھەمكارلىقىدا ئېلىپ بېرىلغاچقا، بۇ ئاتالمىش ئايرىم سۆھبەتلەر ھەرقانچە سىلىق-سىپايە داۋام قىلسىمۇ، بەزى بالىلاردا قورقۇنچ پەيدا قىلغان. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان يەكەندىكى بىر مەكتەپنىڭ سىياسىي ئەخلاق يېتەكچىسى ئۆزلىرىنىڭ ئاتا-ئانىسى ئېغىر جازالانغان بالىلارغا پەرقلىق مۇئامىلە قىلمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇلارغا ئايرىم تەربىيە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى ئىنكار قىلمىدى.
ئۇ سىز مۇشۇ مەكتەپنىڭكى سىياسىي ئەخلاق يېتەكچىسى، شۇنداقمۇ؟ ھە. ھازىر بۇ سىز يېتەكچىلىك قىلىۋاتقان بالىلارنىڭ ئىچىدە ئاتا-ئانىسى ئېغىر كېسىلگەنلەردىن قانچىسى بار؟
ئالتىسى باركەن.
ئالتىسىمۇ. بۇلارغا قانداق مۇئامىلە، قانداق تەربىيە بېرىۋاتىسىلەر، نېمىلەرگە دىققەت قىلىۋاتىسىلەر، بۇلارنى ئاتا ئانىسى تەربىيەلەشتىكىلەرگە تەربىيە بەرگەن چاغدا. بەك ياخشى تەربىيە بېرىمىز بالىغا. قايسى تەرەپتىن نۇقتىلىق تەربىيە بېرىسىلەر، قايسى تەرەپتىن ئالاھىدە پەرقلىق مۇئامىلە قىلىسىلەر. پەرقلىق مۇئامىلە قىلمايمىز، ئاساسەن ھەممە بالا ئوخشاش سىنىپتا.
ئىنكاس دېيىلىشىچە، ئاتا-ئانىسى ئېغىر جازالانغان ئوقۇغۇچىلار مەزكۇر ئالاھىدە تەربىيەنىڭ نەتىجىسىدە ئەسلىدىكى دەردىگە تېخىمۇ دەرد قېتىلىپ، روھى كەيپىياتىدا ھەسسىلەپ چۈشكۈنلىشىش پەيدا بولغان ۋە دەرس نەتىجىسىدىمۇ ئېغىر چېكىنىش بولغان. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان غۇلجا ناھىيەسىدىكى بىر مەكتەپ مۇدىرى ئۆز مەكتىپىدە ئاتا-ئانىسى ئېغىر جازالانغان قىرىق ئىككى ئوقۇغۇچى بارلىقىنى بايان قىلىش بىلەن بىرلىكتە، بۇ بالىلارغا قارىتا ئالاھىدە سىياسىي تەربىيە ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنىمۇ ئاشكارىلىدى.

تۇتسا. ئەمدى شۇ بالىلارغىمۇ شۇ سېنىڭ شۇ ئاتا ئاناڭ قارنى يەتتى دەۋاتامسىلەر. ياخشى ئىش قىلغان بولسا تۇتۇلماتتى، يامان ئىش قىلغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلدىلا. بۇ مەكتەپكە يېقىن ئەتراپتىكى بىر ئاھالىلەر كومىتېتى ساقچىسى مەزكۇر قىرىق ئىككى بالىدىن ئون نەچچە نەپىرىنىڭ ئۆز تەۋەلىكىگە نوپۇسلۇق ئىكەنلىكى، ۋە ئۇلارغا پارتىيە، ھۆكۈمەتتىن ئۈمىدسىزلەنمەسلىك ھەققىدە ئۆزىنىڭ تەربىيە ئېلىپ بارغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
سىز تەربىيە خىزمىتى ئىشلىگەن ئوقۇغۇچىلاردىن ئىككى ئوقۇغۇچىنىڭ تېلېفونىنى دەپ بېرىڭ، بىز شۇلار بىلەن بىر پاراڭلىشىپ باقايلى.
ھازىر مەسىلەن، بۇ قىرىق بىر بالا، ئۇلاردىن سىز بۇ ھەقتە ئۇلار بىلەن بىر سۆھبەت ئۆتكۈزىدىغان ئىدىيە خىزمىتى ئىشلىگەن بىر ئەھۋالىڭىز يوقمۇ بۇ بالىلارغا؟
تەربىيە. ئاشۇنىڭدىن كېيىن ئۇلار قايتىپ كېلىدۇ، ياخشى ئادەم بولۇپ قايتىپ كېلىدۇ. ھۆكۈمەت چوڭ ئىشلارنىڭ ئالدىنى ئالدى، بىلسەڭلار، دەپ تەربىيە بېرىپ. بۇ خادىممۇ بۇ بالىلارنىڭ كەيپىياتى ۋە ئوقۇش نەتىجىسىدە چېكىنىش بولغانلىقىنى ئىنكار قىلمىدى.
شۇڭلاشقا ھەممىسىنى يىغىپلا كېلىپ، يىغلاۋاتقانلارنىڭ بىرەر قۇر باش-كۆزىنى سىلاپ، ھۆكۈمەت ھېچ نېمە قىلمايدۇ، پەقەت ئوقۇتۇپ، ياخشى قىلىپ، ساۋاتسىزلارنى ساۋاتلىق قىلىپ چىقىرىپ تۇرىدۇ، سىلەر ئۇنىڭدىن قەتئىي ئەنسىرىمەڭلار.
سىياسىي كۆزەتكۈچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى، ئۆتكەن ھەپتىدىكى زىيارىتىمىز داۋامىدا مەھبۇس بالىلىرىنىڭ ئاتا-ئانا قوينىدىن ئايرىۋېتىلىشىنىڭ ئۆزىلا ئۇلارنىڭ روھىيىتى ۋە ئىستىقبالىغا قارىتا ئورنىنى تولدۇرغىلى بولمايدىغان بىر زىيانكەشلىك ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. بۇنىڭ ئاقىۋىتى بىر ئۆمۈر بولىدۇ. بۇ بالىلار، بۇ نارەسىدە بالىلار بۇنداق ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىلىپ، يېتىم، چوڭ بولغان بالىلارنىڭ پسىخىكىسىدا بىنورماللىق بىر ھايات ئاخىرىسىغىچە بۇنىڭ بۇ بالىلارغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مەسىلەن غەرب دۇنياسىدا يېتىم قالغان بالىلارنى يېتىمخانىدا ئامال يوق ئاز ساندىكىلىرىنى باقسىمۇ كۆپ ساندىكىلىرىنى ياخشى ئائىلىلەرنى تېپىپ شۇلارغا بېقىشىغا بېرىدۇ. نېمە ئۈچۈن؟ چۈنكى ئىنسان ئائىلە بىلەن، ئىنسان ئاتا-ئانا، ئۇرۇق-تۇغقاننىڭ مېھرى بىلەن گۈللىنىدۇ. بۇنىڭدىن ئايرىلغان ھەر قانداق كىشى ئۇ پىسخىكا جەھەتتىن مېيىپ چوڭ بولىدۇ. بۇنى ھازىرقى زامان تېببىي پەنمۇ ئىسپاتلىغان. بۇ خەلقئارادا دىئاگنوز قىلىنىپ بولغان. بۇنىڭ پەن-تېخنىكا ئاساسى بار. دېمەك، خىتاي بۇ ئۇيغۇرنىڭ بىر ئەۋلاد بالىلىرىنى مېيىپ قىلىپ چوڭ قىلماقچى. چوڭ بولغان ھالەتتىمۇ.
مۇستەقىل تەتقىقاتچى ئابدۇرېشىت نىياز ئەپەندى بولسا، بۇنداق ئاتالمىش ئالاھىدە تەربىيەلەرنىڭ ئومۇمىي جەھەتتىن ئالغاندا، ئاقىۋەتتە خىتاي كۈتكەن نەتىجىنى بەرمەيدىغانلىقى، ئۇيغۇرلاردا دوست دۈشمەن ئېڭى ئېنىق بولغان يېڭى بىر ئەۋلادنىڭ يېتىشىپ چىقىشىغا تۈرتكە بولىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىدى. فىرئەۋننى ھالاك قىلغان مۇسا دەل شۇ فىرئەۋننىڭ ئوردىسىدا چوڭ بولغان، شۇنىڭ ئوردىسىدا تەربىيەلەنگەن. شۇ تەربىيەنىڭ كۈچى بىلەن فىرئەۋننىڭ تەختى بەختىنى ۋەيران قىلىۋەتكەن، ھالاك قىلىۋەتكەن.